ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຮູ້ສຶກວ່າໂຄໂຣນາໄວຣັສແຕະຕ້ອງປະສາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າບໍ ການຄົ້ນຄວ້າຄົ້ນຄວາຍໃໝ່ອັນໜຶ່ງເຫັນວ່າ ພະນັກງານຮູ້ສຶກວ່າ ຖືກແຕະຕ້ອງຍ້ອນວິກິດໂຄວິດ-19 ຮ່ວມດ້ວຍມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ຈະກັບຄືນໄປບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການ ການຄົ້ນຄວາຍໂດຍມະຫາວິທະຍາໄລ Monash University ໃນແມລເບີນ ລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ກໍເປີດເ ຜີຍກ່ຽວເຖິງວ່າ ຫຼາຍຄົນມີຄວາມຫ່ວງໃຍຂອງຜົນສະທ້ອນກ່ຽວກັບການເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນບ່ອນເຮັດວຽກ ທີ່ຈະມີຕໍ່ຊີວິດໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອທີ່ລັອກດາວຖືກຕໍ່ດົນນານອອກ ຫຼາຍ ຜູ້ຫຼາຍຄົນຢາກກັບຄືນໄປສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແຕ່ການຄົ້ນຄວາຍສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕິດແປດ ຫຼື ຈະແຜ່ຜາຍໂຄໂຣນາໄວຣັສໃນບ່ອນເຮັ ດວຽກເຮັດການ ການຄົ້ນຄວາຍໃໝ່ອັນໜຶ່ງຂອງ Insurance Health Worker Group ນະທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Monash University ບອກໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ ລະຫວ່າງເດືອນກໍລະກະດາ ກັນຍາ ປີ 2020 ຄົນຫຼາຍກວ່າ 80% ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວາຍ ເປັນຄົນທີ່ຫ່ວງໃຍນຳ ການຈະເປີດສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຄືນໃໝ່ ຜູ້ລົງນາມການຄົ້ນຄວາຍນັ້ນເຊື່ອວ່າ ການຫ່ວງໃຍກ່ຽວກັບບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການມີຫຼາຍຂຶ້ນ ເມື່ອທີ່ໂຄໂຣນາໄວຣັສສາຍພັນແດລຕາມີຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ສາ ດສະດາຈານ Malcolm Sim ທີ່ Royal Australian College of Physicians ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນດ້ານອາຊີບ ແລະ ແວດລ້ອມການແພດ

ການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ຄັ້ງລ່າສຸດ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກໂຄໂຣນາໄວຣັສສາຍພັນແດລຕາ ທີ່ເປັນຊະນິດທີ່ຕິດແປດກັນໄດ້ງ່າຍກວ່າ ເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍໃນອົດສະຕຣາເລຍ ສາດສະດາຈານຊິມສ໌ເວົ້າວ່າ ມັນຍາກຊາສຳລັບທີ່ນາຍຈ້າງຈະໃຫ້ຄວາມແນະນຳອັນໜຽວແໜ້ນ ເມື່ອທີ່ຫຼັກຖານໃນດ້ານສຸຂະພາບໝູນປ່ຽນ ແລະ ຂໍ້ມູນຂອງທາງການປ່ຽນແປງ ແຕ່ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ ສາມາດຄວບຄຸມຄືນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະ ບົ່ງວາງກິດຈະການປະຈຳວັນໄດ້ ໃນຮູບນີ້ ທ່ານຊິມສ໌ຊີ້ແຈງວ່າ that uncertainty and the chopping and changing can add to people's anxiety and their potential to become quite ໂດຍນີ້ ທຸກສິ່ງທັງໝົດທີ່ບໍ່ແນ່ນອນນັ້ນ ແລະ ການດັດແປງ ແລະ ການປ່ຽນແປງ ສາມາດເພີ່ມຄວາມຫ່ວງໃຍໃສ່ຄົນທັງຫຼາຍ ແລະ ຄວາມສາມາດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າກັບກາຍມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃສ່ສະຖານະພາບແບບນັ້ນ ການຄົ້ນຄວາຍນັ້ນກໍສະແດງໃຫ້ຮູ້ເຫັນວ່າ 4 ສ່ວນ 5 ຂອງລູກຈ້າງຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບຈະຖືກຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການ

ຜົນກະທົບກະເທືອນໃສ່ຊີວິດຂອງຄອບຄົວ ຕ້ອງຖືກພິຈາລະນາເບິ່ງໂດຍນາຍຈ້າງ ເພື່ອຊົດຊ່ວຍຄົນງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ປັບໂຕເຂົ້າຄືນກັບສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ການຄົ້ນຄວ້ານັ້ນຖືກເຜີຍແຜ່ອອກມາໂ ດຍ Journal of Occupational Rehabilitation ສຳລັບການຄ້ຳຈູນໃນດ້ານສຸຂະພາບທີ່ມີໄວ້ໃນເວລານີ້ ໃນການໂຕ້ຕອບວິກິດໂຄວິດ-19 ເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ coronavirus ແລະ ຖ້າຫາກໃຜໆທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອ ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາ Lifeline ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 13 11 14 ຫຼື Beyond Blue ໂດຍນຳເບີໂທລະສັບ 1300 224 636 SBS ລາວ ໂດຍວິທະຍຸ ອອນລາຍ ແລະ ໂທລະສັບມືຖື